ສະບາຍດີ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຊົມ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ EP ອີກ EP ໜຶ່ງເນາະ ຂອງລາຍການອົງສາທຸລະກິດ ເຊິ່ງເປັນລາຍການທີ່ເຮົາຈະນຳເອົາບັນດາສິນຄ້າບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈຢູ່ໃນປະເທດເຮົານີ້ ຢູ່ບ້າ ນເຮົານີ້ມາແນະນຳ ແລະ ມາເບິ່ງນຳກັນໃນແງ່ມຸມທຸລະກິດວ່າມັນມີອົງສາໃດແດ່ ທີ່ເຮົາມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ ແລ້ວມັນຊິສະກິດໃຈເຮົາໄດ້ ແລະ ແນ່ນອນໃນ EP ນີ້ເຮົາກໍໄດ້ຮັບກຽດຈາກ ເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ ອີກທ່ານໜຶ່ງເລີຍແຫຼະ ທີ່ວ່າກຳລັງມີຄວາມສົນໃຈໃນເລື່ອງຂອງຍູ້ ຫຼືວ່າຜັກດັນສິນຄ້າທີ່ເປັນສິນຄ້າລາວເຮົາອອກສູ່ສັງຄົມນີ້ ເຊິ່ງແມ່ນຕຳເນາະ ສະບາຍດີຕຳ ສະບາຍດີອ້າຍແກ້ວ ໃຫ້ຕຳແນະນຳຕົວໜ້ອຍໜຶ່ ງກ່ອນ ກ່ອນເຮົາຊິເຂົ້າສູ່ລາຍລະອຽດ ໂດຍ ອ່າ ກ່ອນອື່ນເພິ່ນກໍຂໍຂອບໃຈທາງທີມງານ ແລ້ວກໍທາງ ອ່າ ຂອງລາຍການ ຂອງອົງສາທຸລະກິດເນາະ ນ້ອງຕຳ ພອນປະເສີດ ຄຸນພະວົງ ກໍເປັນນ້ອງໃໝ່ຂອງທຸລະກິ ດ ອື ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລ້ວກໍ ອ່າ ຜັກດັນສ້າງຜະລິດຕະພັນເປັນຂອງຕົວເອງ ກໍຄືໃສ່ຊື່ຂອງຕົວເອງວ່າ TAM ເນາະ ຕຳ
ແລ້ວກະເປັນເນັ້ນໄປສິນຄ້າປະເພດໃດດຽວນີ້ ຕົວນີ້ຫັດຖະກຳ ຫັດຖະກຳ ເພາະວ່າເຮົາຈະສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເຮັດດ້ວຍແພຜ້າລາວ ຄືຜ້າຝ້າຍລາວ ຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ສະແດງວ່າຈຸດ ຈຸດເດັ່ນຂອງຜະ ລິດຕະພັນເຮົານີ້ກໍຊິເປັນຜ້າຝ້າຍ ແລ້ວກະຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ເຈົ້າ ທີ່ເປັນວັດຖຸດິບຫຼັກໃນການ ແລ້ວ ໂຕສິນຄ້າເອງນີ້ມີຫຍັງແດ່ຂອງຕຳ ໂຕສິນຄ້າເອງ ອ່າ ມັນເປັນຫຼາກຫຼາຍ ກໍຄືແຕ່ລະ collection ກໍແຕ່ລະ season ທີ່ເຮົາຈະ ອອກແບບມາໃຫ້ກັບອັນຜູ້ສວມໃສ່ ເຮົາຈະເນັ້ນ ກ່ຽວກັບສີ ຄືເຮົາເຫັນຕອນນີ້ມັນກະເປົາເນາະ ແຕ່ວ່ານອກຈາກກະເປົານີ້ ຕຳເຄີຍເຮັດເສື້ອຜ້າ ອໍ
ກະພາຍໃຕ້ຊື່ຕຳ ຕຳ collection ແລ້ວມາຈັ່ງໃດຈັ່ງຄ່ອຍມາຮອດພີ້ຂອງຕຳ ທີ່ໄປທີ່ມາເບື້ອງຕົ້ນກ່ອນທີ່ເປັນຍີ່ຫໍ້ນີ້ຂຶ້ນມານີ້ ກ່ອນຈະມາເປັນ Tam Dot ໄດ້ ກໍຜ່ານຈາກການ ອັນ ຂະບວນການ ອັນ ໄດ້ປະກວດ ປະກວດເລີຍ ຂອງໂ ຄງການ Lao Young Designer Project ອາຮະ ທີ່ Lao Fashion Week ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ອື ອ່າ ເປັນການຊັບພອດ ຫຼື ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ກັບນ້ອງໆ ອ່າ ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ມັກຮັກທາງດ້ານອອກແບບດີໄຊເສື້ອຜ້າເນາະ ໄດ້ມີພື້ນທີ່ໃນການສະແດງ ແລະ ຕົວຕົນຂອງຕົວເ ອງ ເຈົ້າ ຕຳເລີຍ ເປັນຜູ້ໜຶ່ງໃນການປະກວດເນາະ ໃນປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ກໍເລີຍມີຜະລິດຕະພັນເປັນຂອງຕົວເອງ ແມ່ນຕຳ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ຕຳເຮັດຜະລິດຕະພັນຂອງ ເປັນຂອງຕົວເອງ ໂຄງການນີ້ເພິ່ນຍັງດຳເນີນ ທຸກປີຢູ່ຫວາ ເຈົ້າ ແມ່ນແລ້ວ ໜ້າສົນໃຈ ເພາະວ່າອາດຈະໂອກາດໜ້າເນາະ ເຮົາຊິລົມພໍ້ຈັ່ງຊີ້ອີກຕື່ມ ວ່າໃນແງ່ໂຄງການສົ່ງເສີມ ເພາະວ່າສະແດງວ່າຄືຕຳເອງກໍມາຈາກອັນ ບໍ່ແມ່ນວ່າອອກແບບ ເປັນນັກອ ອກແບບມາແຕ່ຕົ້ນ ແຕ່ວ່າເຮົາເຂົ້າຜ່ານການແຂ່ງຂັນ ແລ້ວເຂົ້າຜ່ານການແຂ່ງຂັນ ແລ້ວເຮົາໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ຫຼືວ່າໄດ້ຜ່ານຮອບຈັ່ງໃດ ອ່າ ຖືກຄັດເລືອກ ແລ້ວໄດ້ຜ່ານຮອບຈາກນ້ອງໆທົ່ວປະເທດເນາະ ແ ຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ນີ້ ເພິ່ນຈະຄັດເອົາ 10 ຄົນ ແລ້ວກໍເຂົ້າປະກວດ ແລ້ວກໍເຮັດຜະລິດຕະພັນເປັນຂອງຕົວເອງ ແລ້ວກະ ອ່າ ໄດ້ລາງວັນ ກະຄືວ່າເປັນການແຂ່ງຂັນ ເຈົ້າ ເພື່ອຊີງທຶນໃນການຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ປີແ ລກໜ່ອຍກໍ ເພິ່ນກໍຈະມີທຶນໜຶ່ງເຈົ້າ ແຕ່ປີຕໍ່ມາຕໍ່ມາກໍມີຫຼາຍໆທຶນ ແລ້ວຕັ້ມໄດ້ ໄດ້ໄດ້ໄດ້ທຶນໄປໃສບໍຕອນນັ້ນ ອ່າ ຕອນນັ້ນມີທຶນດຽວ ກໍຕັ້ມໂມເມັນ the winner ເນາະ ມີແຕ່ the winner ເດີນທາງໄປປະເທດຝຣັ່ງ ກໍໄປຮຽນກ່ຽວກັ ບພວກອອກແບບ fashion design ຕອນນັ້ນຕັ້ມສົ່ງຫຍັງເຂົ້າປະກວດ ອ່າ ສະເກັດຮູບ ທຸກຄົນຕ້ອງມີສະເກັດຮູບປະມານ ອັນ 5 ເຖິງ 10 ຮູບ ແຕ່ວ່າການແຂ່ງຂັນທີ່ແທ້ຈິງກໍຄືເອົາແຄ່ 3 ອ່າ pattern ໃນການສ້າງ ແລ້ວກໍເຮັດເປັນ collection ເປັນ ຂອງຕົວເອງ ແລ້ວມາປະກວດອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລ້ວບັດນີ້ສະແດງວ່າການທີ່ວ່າຕັ້ມເຂົ້າປະກວດນີ້ ກໍຍ້ອນຕົວເອງມັກຮັກໃນວຽກງານອອກແບບມາ ເຈົ້າ ແມ່ນແລ້ວ ຕັ້ມເປັນຄົນທີ່ມັກຮັກ ແລ້ວກໍຫຼົງໄຫຼທາງດ້ານແ ຟຊັນ ກໍຄືການແຕ່ງກາຍ ແຕ່ວ່າທັງນີ້ທັງນັ້ນ ເຮົາມີປະສົບການການເຮັດວຽກກັບ ອ່າ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເພິ່ນມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນປະເທດລາວ ເຮົາກໍເລີຍຢາກນຳສະເໜີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເປັນລາວ ໂດຍຜ່ ານ ການນຸ່ງຖື ແລະ ວັດທະນະທຳ ແລະ ອາລິຍະທຳຂອງລາວ ໂດຍການເລົ່າເລື່ອງຈາກຕັ້ມ collection ອ໋າ ສະແດງວ່າຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ່ເຮົາປະກວດ ເຊິ່ງມັນກໍຫຼາຍປີເຕີບ ຈາກ 15 ຈົນມາຮອດ 18 ນີ້ ລະຫວ່າງນັ້ນ ຕັ້ມເຮັດຫຍັງເ ພື່ອທີ່ຄ່ອຍໆພັດທະນາເປັນແບຣນຕົວເອງຂຶ້ນມາ ຕັ້ມໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດ ເອີ ຢູ່ວຽງຈັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນັ້ນນະ ເພາະວ່າຕັ້ມຢູ່ຕ່າງແຂວງເນາະ ຢູ່ລາວໃຕ້ ກໍຄືປາກເຊ ຕັ້ມມາເປັນພະນັກງ ານ ອ່າ ການຕະຫຼາດ ອື ຮຶ ອ່າ ໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນ ຫຼັງຈາກນັ້ນເຮົາກໍ ອ່າ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ໄດ້ປະສົບການຈາກການເຮັດທຸລະກິດ ເຮົາກໍໄດ້ຮູ້ວ່າ ໂອເຄ ເຮົາຢາກມີຜະລິດຕະພັນເປັນຂອງຕົວເອງ ປີ 2018 ກໍມີໂອກາດໄດ້ ເຮັດຜະລິດຕະພັນ ແລ້ວກໍໄດ້ເຮັດ collection ແລກໃນຊີວິດ ກໍຄື ອ່າ ເສື້ອຜ້າ ແລະ ມີກະເປົາເນາະ ອອກສູ່ສາຍຕາ ກໍຄືນຳຜ້າລາວ ເປັນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຂອງ indigo ເນາະ ມາມິກກັບ linen ອັນນີ້ເປັນ collection ແລກຂອງຕັ້ມເຈົ້າ ວ້ າວ ເຮັດຂຶ້ນພາບນຳ ພະຍາຍາມຟັງນຳໂຕທີ່ຕັ້ມເວົ້າ ສະແດງວ່າຕັ້ງແຕ່ຕອນເຮົາສິເລີ່ມນີ້ ເອີ ຕອນນັ້ນກໍເປັນຜະລິດຕະພັນໂຕນັ້ນ ແລ້ວຈາກນັ້ນຄ່ອຍໆມານີ້ ດຽວນີ້ກໍຍັງເຫັນເນາະ ສີສັນທີ່ເປັນຜ້າ ຜ້າຝ້າຍ ເ ນັ້ນຜ້າຝ້າຍ ອັນນີ້ເປັນ ອ່າ ຕັ້ມໄດ້ເລືອກ ອັນ ຜ້າຝ້າຍສີຂອງໄທລື້ ຢູ່ແຂວງ ອ່າ ໄຊຍະບູລີ

ຕົວນີ້ເປັນສີ ອ່າ ໝໍ້ນິນທຳມະຊາດເນາະ ອັນນີ້ກໍເປັນສີຂຽວຍ້ອມຈາກໃບໄມ້ ຕົວນີ້ສີບໍ່ຄ່ອຍຄຸ້ນ ສີແປກໆ ແຕ່ວ່າເປັນທຳມະຊາດຄືກັນ ເປັນສີທຳມະຊາດ ກໍຄືເສື້ອຜ້າຕັ້ມສວມໃສ່ນີ້ ກໍຄື collection ລ່າສຸດທີ່ຕັ້ມໄດ້ ອັນ present ຢູ່ໃນ Lao Fashion Night ເຈົ້າ ອ່າ ອາທິດກ່ອນ ກໍຄື sunrise ໃໝ່ເລີຍ ອ່າ ຮະ ວ້າວ ແລ້ວອັນນີ້ເຮົາເປີດມາດົນປານໃດ ສຳລັບຊີຣີ ຫຼືວ່າ collection ທີ່ເປັນກະເປົານີ້ collection ເປັນກະເປົາ ຫາການເລີ່ມ ອ່າ ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດຊື້ໃຊ້ ແລະ ຈັບຕ້ອງໄດ້ ກໍຄືໃ ຊ້ໄດ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ ອ່າ collection ແລກຂອງປີ 2018 ຕັ້ມກໍມີກະເປົາ ແຕ່ວ່າ collection ນີ້ກໍມາປ່ຽນຮູບແບບພັດທະນາ ຢາກໃຫ້ ອ່າ ຫຼາຍໆກຸ່ມ ເຈົ້າ ລູກຄ້າສາມາດເລືອກໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາໄດ້ ອືຮຶ ແລ້ວປັດຈຸບັ ນນີ້ແມ່ນເຮົາໃຊ້ວິທີຈັດຈຳໜ່າຍ ຫຼືວ່າຈາກທີ່ວ່າ ຄັນຊິເວົ້າແມ່ນລັກສະນະຂອງຕ່ຳແມ່ນ ເຮົາເປັນດີໄຊເນີ ເຮົາ ອ່າ ບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ຕ່ຳ ຫຼືລົງມືເອງ ແຕ່ວ່າເຮົາເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າມັນອອກມາໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາ ມຕ້ອງການລູກຄ້າ ເຮົາມີວິທີຊອກຫາຄວາມຕ້ອງການລູກຄ້າໄດ້ຈັ່ງໃດວ່າ ເອະ ກ່ອນຊິບອກວ່າ ໂອເຄ ເຮົາຢາກເອົາສີນີ້ ຫຼືເຮົາຢາກເຮັດຊົງນີ້ນະ ມັນເລີ່ມຈາກໃສຕອນນັ້ນ ຕ່ຳ ຂະບວນການການອອກແບບ ຫຼືວ່າການເປັນຜະລິດຕະພັນແບບນີ້ເນາະ ເຮົາຕ້ອງສຶກສາກ່ຽວກັບ ອ່າ ຜ້າເນາະ ການຜ້າ ແລ້ວກະການຕ່ຳ ແລ້ວກະສີ ເຈົ້າ ແລ້ວເຮົາກໍຈະມາສ້າງ story ໃຫ້ມັນວ່າ ໂອເຄ ເຮົາຢາກໄດ້ຮູບແບບນີ້ ເພື່ອຈະເຮັດຜ ະລິດຕະພັນແບບນີ້ຂຶ້ນມາ ເພື່ອຈະໃຫ້ກັບ ອ່າ ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ມີຄວາມສາມາດ ອ່າ ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນໄດ້ ກໍຄືເປັນການຮ່ວມສະໄໝ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜ້າທີ່ຕ່ຳດ້ວຍມື ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອ່າ ທາງຜູ້ຊື້ ລູກຄ້າສະ ໜັບສະໜູນຕ່ຳ collection ກໍຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບຊາວບ້ານ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຕ່ຳ ອໍ ອັນນີ້ຄື ຄືການສົ່ງເສີມແບບ ແບບຢາກໃຫ້ມັນຍືນຍົງຄົງໂຕໄດ້ ລູກຄ້າຕ່ຳກໍສາມາດຊ່ວຍເຖິງຊາວບ້ານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ກັ ບຕ່ຳ ສະແດງວ່າວິທີການ ຄັນຊິເວົ້າ marketing communication ການສື່ສານທາງການຕະຫຼາດນີ້ສຳຄັນໄດ໋ນີ້ ຕ່ຳນີ້ ຄັນເຮົາເຫັນຢູ່ ເວົ້າ ບ່ອນຕາມຕະຫຼາດທົ່ວໄປນີ້ ເຮົາກໍອາດຈະຄິດບໍ່ອອກດອກວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ ເພາະສະນັ້ນ branding ອາດ ຈະ ມີບົດບາດເລີຍເນາະ ກະເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ນະວ່າ ເອີ ແບຣນນີ້ ສິນຄ້ານີ້ ມັນເຊື່ອມໂຍງກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນນຳນະ ໂດຍ ແລ້ວມັນກໍຈະເປັນການຮັກສາໂລກໄປໃນໂຕ ຕາມທີ່ວ່າ ເພາະເຮົາເລືອກໃ ນສິ່ງທີ່ສີທຳມະຊາດ ແລ້ວກະຕ່ຳເປັນໂຮງງານຕ່ຳມື ອັນນີ້ຮູບ ຮູບຕັ້ງແຕ່ ເຈົ້າ ອັນນີ້ຈະເປັນຜະລິດຕະພັນອັນ collection ເອີ ປ່ຽນໄປຫຼາຍບໍ່ນີ້ ຕົວເອງປ່ຽນໄປບໍ່ ໂຕນີ້ເປັນປີລ່າສຸດ ໂດຍ
ປີລ່າສຸດ ແຕ່ວ່າເບິ່ງຄືຫຸ່ນພຽວກວ່າເນາະ ຢູ່ໃນນັ້ນ ໂອເຄ ກັບມາຫາຜະລິດຕະພັນ ບັດນີ້ ຜະລິດຕະພັນເຮົາກໍຄືເນັ້ນໄປທີ່ຜ້າຝ້າຍ ໃຊ້ງ່າຍ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຖມເບິ່ງລັກສະນະການຜະລິດນີ້ແມ່ນເຮົາ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອຊາວບ້ານປະຊາຊົນນຳ ເຈົ້າ ແລ້ວໂຕທີ່ມື້ກີ້ພະຍາຍາມຖາມໜ້ອຍໜຶ່ງແມ່ນ ເອີ ແນ່ນອນວ່າເຮົາຢາກຊ່ວຍຄົນ ແຕ່ວ່າໃນຂະນະດຽວກັນ ຖ້າສິນຄ້າເຮົາບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ມັນບໍ່ໜ້າໃຊ້ຫັ້ນນະ ລູກຄ້າ ເຂົາເຈົ້າຊິຊື້ບໍ່ ຫຼືວ່າເຮົາມີ feedback ຈັ່ງໃດ ຜ່ານມາ ເທົ່າທີ່ຕ່ຳເຮັດ ປະເພດສາຍ ສາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮົາສົ່ງເສີມ ຊາວບ້ານເຮົາສົ່ງເສີມນີ້ ແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ຊົມໃຊ້ ຜູ້ທີ່ຊື້ແທ້ນີ້ນະ ເຂົາມີ feedback ມາຈັ່ງໃດໃຫ້ເຮົາບໍ່ ອ່າ ສຳຄັນທີ່ ສຸດການເລືອກວັດຖຸດິບເນາະ ເພາະວ່າຜ້າ ຜ້າຝ້າຍຕ່ຳມືທີ່ເປັນໂຮງງານຊາວບ້ານ ມັນຈະມີຈຸດອ່ອນ ແລະ ມັນມີຈຸດແຂງ ມີເອກະລັກຂອງຕົວເອງ ການທີ່ເຮົາມາເຮັດວຽກກັບເລື່ອງຜ້າຝ້າຍ ເພາະວ່າມັນ ບໍ່ແມ່ນອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່ ເປັນອັນການຕ່ຳມືທີ່ໃຊ້ແຮງງານຄົນ ເຈົ້າ ເປັນ hand made ເນາະ ກໍຄືຜ້າຝ້າຍນີ້ມີຈຸດເສຍກໍຄືການຮັກສາ ສົມມຸດວ່າເຮົາຊັກ ເຮົາທຳ ທຳຄວາມສະອາດມັນຫັ້ນນະ ເຮົາຈະໃຊ້ ອ່າ ເ ປັນນ້ຳຢາເຄມີແຮງໆຫັ້ນນະບໍ່ໄດ້ ແລ້ວເຮົາຕາກແດດຫຼາຍເກີນໄປກໍບໍ່ໄດ້ ສີມັນຈະຕົກ ອືມ ທຸກໆຄັ້ງທີ່ເຮົາຊັກຫັ້ນນະ ສີມັນຈະອອກ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາແມ່ນຮັກສາມັນ ກໍຄືຮັກສາໃຫ້ຄວາມລະອຽດອ່ອນກັບມັນ ຄ້າຍໆຄືແບບ ມັນມີຈິດວິນຍານຂອງຝ້າຍທີ່ເປັນທຳມະຊາດ ມັນມີຊີວິດ ແຕ່ວ່າເຮົາເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງໃຊ້ ແລະກະເປັນອຸປະກອນເສື້ອຜ້າ ແລະກະ ອ່າ ເຟີນີເຈີນີ້ນະ ແມ່ນເຮົາຕ້ອງຮັກສາ ຄືກັບເຄື່ອງນຸ່ງ ທີ່ເຮົາແພງ ອາພອນທຸກອັນຫັ້ນ ອັນນີ້ມັນມີເອກະລັກກໍຄື ມັນຈະມີຈຸດຕິກໍຄືມັນຈະມີ ເອີ້ນວ່າຂີ້ ຂີ້ຝ້າຍ ຫຼືວ່າຄວາມເປັນທຳມະຊາດຂອງມັນຢູ່ໃນຕົວຢູ່ແລ້ວ ມັນກໍຊິບໍ່ອອກມາແບບລະອຽດ ແບບ ແບບອັນເຂົາເອີ້ນ ວ່າອຸດສາຫະກຳປານໃດ ອັນນີ້ເປັນ ອ່າ ການຕ່ຳມື ຍ້ອມສີ ແຕ່ທຸກໆຄັ້ງທີ່ເຮົາຍ້ອມຫັ້ນນະ ສີມັນກໍຈະເຟດ ອ່າ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ເຈົ້າ ຖ້າຈະສີນີ້ຟ້າ ເທື່ອໜ້າກໍຟ້າກວ່າເກົ່າ ອາດຈະອ່ອນກວ່າເກົ່າ ອັນນີ້ຄືສະເໜ່ ຂອງມັນ ເຈົ້າ ແລະບັດນີ້ການທີ່ວ່າເຮົາມີສິນຄ້າຈັ່ງຊີ້ນີ້ ເຮົາສື່ສານກັບຜູ້ໃຊ້ນີ້ ເຮົາເຮັດວິທີໃດວ່າໃຫ້ຄົນຜູ້ທີ່ຊື້ໄປນີ້ນະ ສາມາດຮູ້ວ່າ ເອີຍ ມັນ ມັນຕ້ອງໃຊ້ຈັ່ງຊີ້ໄດ໋ ຫຼືວ່າເຮົາມີຄູ່ມື ມີຫຍັງສອນເຂົາບໍ່ ອັນຕົວນີ້ເ ຮົາກໍຢາກສຶກສາ ແລະກໍຢາກພັດທະນາກັບ ອ່າ ອ້າຍໆທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານນີ້ ການເຮັດທຸລະກິດ ອ່າ ຫຼືວ່າເປັນອົງສາທຸລະກິດນະ ກໍຄືເຮົາຕ້ອງມີ ອ່າ Logo Tag ບໍ່ ເຮົາຕ້ອງມີການ ວິທີການ ຫຼືວ່າສະຕໍຣີ ບໍ່ ອ່າ ຫຼາຍໆຜູ້ໃຫຍ່ກໍແນະນຳວ່າຕ້ອງເຮັດແບບນີ້ ຕ້ຳ ຕ້ຳກະພະຍາຍາມພັດທະນາມັນສະເຕັບເທື່ອສະເຕັບ ກໍລອງຜິດລອງຖືກ ເຮົາຈະບໍ່ແມ່ນຊິແບບວ່າຈົບທາງດ້ານນີ້ໂດຍສະເພາະ ຫຼືວ່າເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທາງດ້ານການເຮັດທຸລະກິດ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາແຄ່ລົງມືຄິດ ຈິນຕະນາການ ແລະ ລົງມືເຮັດ ເພື່ອຈະໃຫ້ຮູ້ວ່າຜົນລັບຂອງມັນເປັນແບບນີ້ ແລ້ວເຮົາຈະໄປຕໍ່ແບບໃດ ເຈົ້າ ຊິສະແດງວ່າຕອນນີ້ຕ້ຳກໍຢູ່ໃນ ຢູ່ໃນສ ະເຕັບທີ່ເຮົາເຮັດໄປນຳ ຮຽນຮູ້ໄປນຳ ປັບປຸງໄປພ້ອມ ແລ້ວຄວາມທ້າທາຍອື່ນໆເດ ຕ້ຳພໍ້ ພໍ້ຫຍັງແດ່ ເທົ່າທີ່ເຮົາເຮັດມາສອງສາມປີ ຄວາມທ້າທາຍກໍຄື ອ່າ material ຫຼືວ່າ cotton ທີ່ເຮົາເລືອກໃຊ້ຫັ້ນນະ ຜ້າຝ້າຍຫັ້ນນະ ມັນ ຈະ ອ່າ ເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຜະລິດ ຄືອຸດສາຫະກຳໃຫຍ່ ຜະລິດສະຕັອກຫຼາຍໆ ມີແຕ່ວ່າເຮົາ pre-order ໃຫ້ເຂົາວ່າ ໂອເຄ ຈຳນວນນີ້ ໄດ້ສີນີ້ ແລ້ວຄວາມທ້າທາຍກໍຄືການໂປຣໂມດໂຄສະນາທາງ ອ່າ ໃຫ້ລູກຄ້າຮັກຮູ້ເຮົາ ແລະ ລູກຄ້າ ຢາກໃຫ້ລູກຄ້າເຫັນສະຕໍຣີຂອງເຮົາ ເຈົ້າ ເພື່ອຈະສະໜັບສະໜູນເຮົາ ແລະກໍສະໜັບສະໜູນຊາວບ້ານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ເຮົານຳ ອັນນີ້ຄືຄວາມທ້າທາຍ ປັດຈຸບັນກໍຍັງ ຍັງຍາກຢູ່ທີ່ວ່າຊິສື່ສານອອກໄປ ໂດຍ ຍັງຖືວ່າໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະກໍລອງຜິດລອງຖືກ ແລະຊິລູກຄ້າເຮົາ ກຸ່ມສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຄົນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ຫຼືວ່າເລີ່ມຫັນມາພັດທະນາກຸ່ມລູກຄ້າຄົນລາວບໍ່ ປົກກະຕິອັນກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວເນາະ ກໍຄືເ ຮົາຮູ້ມັນມີບັນຫາກ່ຽວກັບອັນໄວຣັສ ແມ່ນແລ້ວ ອ່າ ກະບໍ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼືວ່າຊາວຕ່າງປະເທດ ເພາະວ່າມື້ກີ້ນີ້ເຮົາລົມກັນ ຄືວ່າຮ້ານແມ່ນຢູ່ແຖວຂອບໃຈເດີ້ ຢູ່ກາງເມືອງນີ້ເນາະ ເຈົ້າ ບາດນີ້ຄັນຢູ່ຫັ້ນ ຄັນບໍ່ມີ ນັກທ່ອງທ່ຽວນີ້ ເກືອບວ່າບໍ່ມີຄົນຍ່າງປານໃດແມ່ນບໍ່ ທີ່ວ່າຊິມາເລາະຊື້ເຄື່ອງແທ້ໆ ເຈົ້າ ກະ ເຮົາກະມາຫັນໃຫ້ກັບຄົນລາວ ຫຼືວ່າຊາວໜຸ່ມລາວ ນະປັດຈຸບັນນີ້ ຊາວໜຸ່ມລາວຢາກມາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ່ຳດ້ວຍ ແຜ່ນຜ້າລາວ ແລະກະອອກແບບດ້ວຍ ອ່າ ຊາວໜຸ່ມຄົນລາວເນາະ ອອກແບບໜຸ່ມນ້ອຍ ເຈົ້າ ອັນນີ້ກໍມີຄວາມຄິດວ່າກຸ່ມລູກຄ້າໃນປະເທດນີ້ນະ ມີການບໍລິໂພກສິນຄ້າ ຂອງນັກອອກແບບນ້ອຍຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າອ້າຍ ອ້າຍລົມມາຫຼາຍໆຄົນເນາະ ທີ່ວ່າເຮັດທຸລະກິດຄ້າຍໆກັນ ຫຼືວ່າຜູ້ທີ່ວ່າຕັ້ງໃຈພັດທະນາສິນຄ້າເພື່ອນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼືວ່າຄົນຕ່າງປະເທດເນາະ ເວລາເຂົາຫັນມາເປັນອັນກຸ່ມລູກຄ້າຄົນລາວປຸບ ໂຈດໜຶ່ງທີ່ເຂົ າເຈົ້າມັກຈະພໍ້ກໍຄືລາຄາ ກັບຄຸນນະພາບ ຫຼືວ່າແມ້ກະທັ້ງດີໄຊທີ່ເຮົາອອກແບບມາສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດນີ້ນະ ເວລາເຮົາຫັນມາໃສ່ຄົນລາວນີ້ ແມ່ນໂຕນີ້ຕັ້ມໄດ້ມີການປັບໂຕຄືຈັ່ງໃດບໍ່ ເລື່ອງຂອງ ຂະໜາດ ຂອງກະເປົາບໍ່ ຫຼືວ່າແມ້ກະທັ້ງ ເອີ ວັດຖຸດິບ ເຮັດຈັ່ງໃດໃຫ້ມັນໄດ້ລາຄາທີ່ ອ່າ ຄົນລາວເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ນະ ທຸກໆຄົນກໍຕ້ອງໄດ້ປັບໂຕ ກໍຄືວ່າອັນ ດາສົມ ກັບ ກັບເຂົ້າມາສູ່ຈຸດເກົ່າ ກໍຄືກັບເຂົ້າມາສູ່ຈຸດເລີ່ ມຕົ້ນ ວ່າເຮົາຊິ ເຮົາເປັນໃຜ ມາຈາກໃສ ກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ ແລະ ເຮັດເພື່ອໃຜ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາກໍເລີຍກັບມາຖາມຕົວເອງວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາບໍ່ມີກຸ່ມ Target Market ຂອງລູກຄ້າເຮົາ ເຮົາກໍຕ້ອງ ອ່າ ເຮັດຜະລິດຕະພັນ ຫຼືວ່າມາພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫ້ມັນເຂົ້າແທດເໝາະກັບຄົນລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ລາຄາກໍຕ້ອງໃຫ້ລາຄາທີ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້ ເພາະວ່າເຮົາກໍຕ້ອງອະທິບາຍລູກຄ້າທຸກຄັ້ງ ກໍຄືເຮົາຕ້ອງສັດຊື່ຕໍ່ສິນຄ້າ ສັດຊື່ຕໍ່ລູ ກຄ້າ ຜູ້ທີ່ຈະມາຊື້ສິນຄ້າຂອງເຮົາ ເຮົາຕ້ອງອະທິບາຍວ່າ ອັນນີ້ມັນມາຈາກໃສ ເຈົ້າ ແລະ ເຮັດ ວິທີໃດ ຍ້ອນຫຍັງ ແລະ ອ່າ ໃຊ້ແຜ່ນຜ້າຕົວໃດ ອັນນີ້ກໍຄືສິ່ງທີ່ຕັ້ມໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ເປັນຄົນລາວ ຫຼືວ່າຄົ ນຕ່າງຊາດກໍຕາມ ເພື່ອວ່າໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າ ອ່າ ມັນມາຈາກໃສ ເຈົ້າ ຢາກ ຢາກ ຢາກແຊປະສົບການກໍຄືຢາກໃຫ້ນ້ອງໆ ອ່າ ຊື່ສັດກັບກຸ່ມລູກຄ້າ ອາຮະ ທີ່ເປັນລູກຄ້າຂອງເຮົາ ເຈົ້າ ແລ້ວກໍຊື່ສັດໃນຕົວເອງວ່າເຮົາ ໂປຣໂມດສິນຄ້າຂອງເຮົາໃນຮູບແບບທີ່ເປັນຄວາມຈິງ ເຈົ້າ ເຮົາກໍຈະເລົ່າມາໃຫ້ໄດ້ ແລ້ວຕັ້ມເຫັນອະນາຄົດຂອງຜ້າຝ້າຍເປັນຄືຈັ່ງໃດນັບຈາກນີ້ໄປ ເປົ້າໝາຍຂອງຕັ້ມ ຫຼືວ່າຕັ້ມເຫັນຄືແສງສະຫວ່າງ ຄືສິ່ ງທີ່ຕັ້ມຕັ້ງເປົ້ານີ້ ຕັ້ມຢາກສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນຂອງຜ້າຝ້າຍລາວຕັ້ມ ສູ່ເວທີສາກົນ ກໍຄືຕັ້ມຕ້ອງການຢາກເອົາຜະລິດຕະພັນຂອງ ເອີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂອງຕັ້ມ ຫຼືວ່າຂອງນ້ອງໆ ໃນນ້ອງໆອອກ ນັກອອກແບບ ໄປ ສູ່ເວທີສາກົນໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນ ແລະ ໃຫ້ທຸກຄົນໃນອີກຊີກໂລກໜຶ່ງໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ສຳຜັດ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາ ໂດຍການເຮັດວຽກຈາກຊຸມຊົນສູ່ຕະຫຼາດໂລກ ເຈົ້າ ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ ບັດນີ້ຄັນຄົນທີ່ເບິ່ງນ ຳເຮົາ ເບິ່ງລາຍການເນາະ ຕອນນີ້ເນາະ ທີ່ຕິດຕາມຢູ່ ແລ້ວຄັນສົນໃຈ ຢາກມາ ຊອກຮູ້ຕື່ມ ແມ້ແຕ່ ແມ້ກະທັ້ງ Catalog ສິນຄ້າຂອງຕັ້ມມີຫຍັງແດ່ນີ້ ນອກຈາກໄປເບິ່ງຢູ່ຮ້ານທີ່ເອີ້ນວ່າ Made in Laos ເນາະ ຢູ່ໃກ້ໆຂອບໃຈເດີ ຢູ່ແ ຖວນ້ຳພຸຫັ້ນ ແລ້ວແມ່ນມີເພຈ ຫຼືວ່າມີຫຍັງທາງໃດເນາະ ອ່າ ຕັ້ມຂໍຝາກເພຈຂອງເຮົາແມ່ນ Tam Tam Collection ເນາະ ທີ່ຂຽນຊື່ວ່າ Tam Collection ໄດ້ ດຽວເຮົາຊິໂຊຢູ່ ແລະ ເພຈຂອງເຮົາມັນ ມັນຈະ ອ່າ ຈະມີສິນຄ້າໃນການໂປຣໂມດເ ນາະ ແລ້ວກໍສາມາດເຂົ້າໄປໃນ Facebook ສ່ວນໂຕ ເຈົ້າ ຕັ້ມລາວ ຕັ້ມ .lao ອື ແລ້ວມັນຈະເຫັນຜົນງານຂອງເຮົາທີ່ເຮົາໂຊຢູ່ນັ້ນ ແລ້ວເຮົາກໍຈະມີ Instagram ກ່ຽວກັບຕັ້ມ Collection ຄືກັນ ເຈົ້າ ໃນໄວນີ້ກໍຊິມີເວັບໄຊທີ່ຂຶ້ນມາ ຕັ້ມ Collection ເນາະ ແຕ່ວ່ າເຮົາກໍຈະພະຍາຍາມ ອັນ ຮຽນຮູ້ລອງຜິດລອງຖືກ ກ່ຽວກັບອົງສາຂອງທຸລະກິດ ກໍມີສິ່ງທີ່ໜ້າທ້າທາຍ ແລ້ວກໍຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ເຈົ້າ ກໍຢາກຝາກນ້ອງໆວ່າເຮົາຄິດ ຈິນຕະນາການ ແລະ ລົງມືທຳ ເຈົ້າ ກໍຖືວ່າທາງ ຕັ້ມນີ້ກະນອກຈາກທີ່ວ່າຊິຮູ້ຈັກສິນຄ້າແລ້ວ ເຫັນວ່າພະຍາຍາມໃຊ້ຊ່ອງທາງທີ່ເປັນເອເລັກໂທຣນິກ ຫຼືວ່າ e-commerce ຫຼາຍຂຶ້ນ ເວລານັ້ນກະຊິມີທັງ social commerce ເນາະ ພວກວ່າ Facebook ແລ້ວຍັງຊິມາເຮັດ ອ່າ Instagram ແລ້ວກະກຳລັງຊິເຮັດ ອ່ າ ເວັບໄຊຕົວເອງເນາະ ເພື່ອທີ່ຊິໃຫ້ຄົນເຫັນວ່າຄໍເລັກຊັນເຮົານັ້ນມີຫຍັງແທ້ ເຊິ່ງຄືກໍເປັນທິດທາງທີ່ຄວນຈະເປັນ ແລະ ກໍໜ້າສົນໃຈຫັ້ນແຫຼະໃນລຸ້ນຕໍ່ໆໄປ ແລ້ວມື້ນີ້ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈຕັ້ມເດີ້ ທີ່ວ່າມາເສຍເວລ າໜ້ອຍໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າມາສະລະ ເອີ ເວລາຈັ່ງຊີ້ນີ້ ມາແບ່ງປັນນຳຫຼາຍໆຄົນ ຫຼືລວມເຖິງໄດ້ນຳສະເໜີເຖິງສິນຄ້າຂອງເຮົາທີ່ເປັນຕັ້ມຄໍເລັກຊັນນີ້ ຫວັງວ່າຫຼາຍໆຄົນທີ່ຕິດຕາມຢູ່ນີ້ກໍອາດຈະ ຄັນມາສົນໃຈເນາະ ວ່ າສິນຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະໃນສິນຄ້າຂອງເພິ່ນນັ້ນຫັ້ນມີເອກະລັກຈັ່ງໃດ ຫຼືວ່າມີຄວາມເປັນຜ້າຝ້າຍໄດ້ຄືຈັ່ງໃດນີ້ ສາມາດໄປຕິດຕາມເບິ່ງຢູ່ຮ້ານເພິ່ນ ຫຼືວ່າຢູ່ໃນຊ່ອງທາງ ຫຼາຍໆຊ່ອງທາງທີ່ເຮົາໄດ້ໂອ້ລົມກັນມື້ນີ້ ສ ຳລັບມື້ນີ້ລາຍການຂອງອົງສາທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຝາກກັນໄວ້ນີ້ ເຮົາຍັງຊິມີການເຊີນຊວນແຂກຄົນອື່ນມາຄ່ອຍໆສຳພາດ ແລະ ນຳສະເໜີສິນຄ້າ ແລ້ວກໍບໍລິການຢູ່ລາວເຮົາ ໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຕິດຕາມນຳກັນ